قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى ئاڭلايسىلەر ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاخىرىدا تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىزنى ئاڭلىتىمىز. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى سىياسەتلىرىنى ئاقلاشقا مۇناسىۋەتلىك تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى داۋام قىلماقتا يېقىندا خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمەت ئاخباراتلىرىدا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى سوھېيل خان زىيارەت قىلىنغان بىر پارچە ۋىدېئولىق خەۋەر تارقىتىلغان مەزكۇر ۋىدېئودا خىتاي رىياسەتچى سوھېيل خاندىن سىز شىنجاڭدا زىيارەتتە بولدىڭىز بىر قىسىم غەرب ئاخباراتلىرى خىتاي شىنجاڭدا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى قىلىۋاتىدۇ دەپ يالغان ئېيتىۋاتىدۇ سىز بۇنىڭغا قانداق قارايسىز دەپ سوئال سورىغان سوھېيل خان بۇنىڭغا جاۋابەن قىلغان سۆزىدە ئۆزىنىڭ ئۇنداق دەپ قارىمايدىغانلىقىنى، چۈنكى بۇ يەردە نۇرغۇن ئۇيغۇر رەھبەرلەر بىلەن تونۇشقانلىقى، بۇ رەھبەرلەرنىڭ ھۆكۈمەت بېكىتكەن ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزى تەرىپىدىن سايلىنىپ چىقىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ رايوندىكى ھەممە مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەتلىرى نامايەن قىلىنىدىغان تۈرلۈك مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىگە ئىشتىراك قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، بۇ مەدەنىيەت كۆرەكلىرى خىتايدىكى ئەللىك ئالتە مىللەتنىڭ ھەممىسىنىڭ مەدەنىيەت، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە باراۋەرلىكىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىنىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ، مەن ھېچ يەردە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى كۆرمىدىم، دېگەن. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئەسلىدە ئۇيغۇر رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ مۇقىملىقى ئۈچۈن ھەربىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلىپ قۇرۇلغان بولسىمۇ، بىراق يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تەشكىلاتنى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەھشىيلىكلىرىنى ئاقلايدىغان تەشۋىقات سورۇنلىرىغا سۆرەپ كىرىۋاتقانلىقى كۆرۈلمەكتە. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ئۆتكەن يىلى نويابىردا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ساياھەت يىلى مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىنى شىنجاڭ خەلقئارا كۆرگەزمە زالىدا ئۆتكۈزۈپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بولغان ھەمكارلىق، جۈملىدىن شىنجاڭ ساياھەتچىلىكىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا ۋە خەلقئاراغا يۈزلەندۈرۈشنىڭ بارغانچە چوڭقۇرلىشىۋاتقانلىقىنى شىنجاڭ ياخشى جاي دېگەن سىياسىي تەشۋىقاتنى پۈتۈن دۇنياغا تونۇتۇشقا شارائىت ھازىرلىنىۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلغان ئىدى ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئىچكى بازار كومىتېتى ۋە خەلقئارا سودا كومىتېتى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مەقسەت قىلغان تەكلىپ لايىھەسى ئاخىرقى ھەل قىلغۇچ مۇزاكىرىگە قويۇلۇش ئالدىدا تۇرماقتا

بۇ لايىھەنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان پىكىر تەكلىپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ھەرىكىتى ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە نورۋېگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى قاتارلىق ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىمۇ قول قويغان بۇ تەكلىپتە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش نىزامىنىڭ قاراتمىلىغىنى ئاشۇرۇش مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەۋجۇت بولۇش خەۋپى يۇقىرى رايونلار ۋە ساھەلەرنى بېكىتىپ چىقىش شۇنداقلا دۆلەتنىڭ قوللىشىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىشتىن ئىبارەت بەش ماددىلىق تەكلىپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ تەكلىپ لايىھەسى ياۋروپا ئىتتىپاقىنى شىركەتلەرنىڭ تەمىنلەش زەنجىرلىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بار يوقلۇقىنى تەكشۈرىدىغان ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنىشىنى چەكلەيدىغان بىر رامكا بىلەن تەمىنلەيدىكەن ئاللىقاچان ياۋروپا بازىرىغا كىرىپ بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا يىغىۋېلىش ئىئانە قىلىۋېتىش ياكى يوقىتىش تەدبىرى قويىدىكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى يولغا قويغاندىن كېيىن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭمۇ مۇشۇنداق قانۇن چىقىرىشى لازىملىقى ھەققىدە چاقىرىقلار ئوتتۇرىغا چىققان ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ھەم ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن دىپلوماتىك تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئامېرىكا ئىمپورت قىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ كۆپ قىسمى مېكسىكىدىن كەلگەن بولۇپ مېكسىكىنىڭ ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلغان مەھسۇلاتلىرى تۇنجى قېتىم خىتايدىن ئېشىپ كەتكەن ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە مېكسىكا ئامېرىكىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئىمپورت مەھسۇلاتلىرى مەنبەسى بولۇپ ئۇنىڭ خىتاينىڭ ئورنىنى تارتىۋېلىشى كېيىنكى يىگىرمە نەچچە يىلدىن بۇيان كۆرۈلگەن تۇنجى ئەھۋال ئىكەن بۇ ئۆزگىرىش ۋاشىنگتون بىلەن بېيجىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان جىددىيلىك شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ ئۆزىگە يېقىن دوستانە دۆلەتلەردىن ئىمپورت قىلىش تىرىشچانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدىكەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا مېكسىكىدىن ئىمپورت قىلغان تاۋارلارنىڭ قىممىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغىچە بەش پىرسەنتكە يېقىن ئېشىپ تۆت يۈز يەتمىش بەش مىليارد دوللاردىن ئېشىپ كەتكەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتايدىن ئىمپورت قىلىدىغان مەھسۇلات قىممىتى يىگىرمە پىرسەنت تۆۋەنلەپ تۆت يۈز يىگىرمە يەتتە مىليارد دوللارغا چۈشۈپ قالغان

شۇنىڭدىن كېيىن پىرېزىدېنت جو بايدېنمۇ بۇ تاموژنا بېجىنى ئوخشاشلا داۋام قىلدۇرغان. خىتاينىڭ مەھسۇلات مونوپوللىقىغا تاقابىل تۇرۇش ئامېرىكىدىكى ھەر ئىككى سىياسىي پارتىيىنىڭ ئورتاق نۇقتىسى بولۇپ، بۇ ئىشلەپچىقىرىشنى ئامېرىكىغا قايتۇرۇپ ئەكېلىش ياكى ئامېرىكىغا دوستانە دۆلەتلەرگە يۆتكەش يۈزلىنىشنى كۈچەيتكەن.
ئامېرىكا پۇقراسى بولغان بىر نەپەر خىتاي ئىنژېنېرى ئامېرىكىنىڭ مۇھىم تېخنىكىسىنى ئوغرىلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان nbc خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى كالىفورنىيە ئىشتاتىنىڭ سان خوسې رايونىدا ئولتۇرۇشلۇق ئەللىك يەتتە ياشلىق گۇڭ چېنگۇاڭنىڭ سودا مەخپىيەتلىكىنى ئوغرىلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكىنى بىلدۈرگەن

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە گۇڭ چېنگۇاڭ ئىشلىگەن ئامېرىكا شىركىتى ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ سوت ھۆججەتلىرىدە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى تەرەپلەر دەپ كۆرسىتىلگەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بۇ شىركەت گۇڭ چېنگۇاڭ ئوغرىلىغان تېخنىكىلارنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن يەتتە يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت سەرپ قىلغان ھەم يىلىغا نەچچە ئون مىليون دوللار مەبلەغ سالغانىكەن ئەدلىيە تارماقلىرى ئەگەر بۇ تېخنىكىلار رىقابەتچى شىركەتلەر ۋە دۈشمەن دۆلەتلەرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كەتكەن بولسا بۇنىڭ مەزكۇر ئامېرىكا شىركىتى ئۈچۈن غايەت زور ئىقتىسادىي زىيان بولۇپلا قالماي بەلكى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگىمۇ زور تەھدىت پەيدا قىلىدىغانلىقىنى ئېيتماقتا ئامېرىكىلىق ئادۋوكات مارتىن ئېسترادا گۇڭ چېنگۇاڭنىڭ بۇرۇنمۇ خىتاينىڭ ھەربىي ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن تېخنىكا جاسۇسلۇقى قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ مۇنداق دېگەن بىز خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان چەت ئەل ئاكتىيورلىرىنىڭ ئاكتىپلىق بىلەن تېخنىكىمىزنى ئوغرىلىماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى بىلىمىز بىز ئامېرىكا كارخانىلىرى ۋە تەتقىقاتچىلىرىنىڭ يېڭىلىقلىرىنى قوغداش ئارقىلىق بۇ تەھدىتكە قارشى ھوشيارلىقنى ساقلايمىز ئېنبىسى تېلېۋىزىيىسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى گۇڭ چېنگۇاڭنىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىرى ئارىسىدا ئامېرىكىدىكى مۇھىم پەن تېخنىكا شىركەتلىرىدە خىزمەت قىلىۋاتقان مەزگىللىرىدە خىتاي ئورۇنلاشتۇرغان ئىختىساسلىقلار پروگراممىسىغا بىر قانچە قېتىم ئىلتىماس سۇنغانلىقىنى بايقىغان بۇ پروگرامما خىتاينىڭ چەت ئەللەردە ياشايدىغان ئەمما خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ھەربىي ئىشلىرىغا ياردەم بېرەلەيدىغان ماھارەت ئىقتىدار ۋە بىلىمگە ئىگە كىشىلەرنى بايقاشنى مەقسەت قىلغان پروگرامما بولۇپ گۇڭ چېنگۇاڭ يەنە بۇ يىللار ئىچىدە بىر قانچە قېتىم خىتايغا بارغان گۇڭ چېنگۇاڭ ئەسلى خىتايدا تۇغۇلغان بولۇپ ئۇ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئامېرىكا پۇقراسى بولغانىكەن گۇڭ چېنگۇاڭ يىگىرمىنچى فېۋرال لوس ئانژېلېستا سوتقا چىقىدىكەن ئەگەر ئۇنىڭ جىنايىتى بېكىتىلسە ئون يىلغىچە بولغان مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدىكەن دۇنياغا داڭلىق پۇتبول چولپىنى لېئونېل مېسسى خوڭكوڭدىكى بىر مەيدان توپ مۇسابىقىسىدە مەيدانغا چۈشمەي ياپونىيىدىكى دوستلۇق مۇسابىقىسىدە توپ ئوينىغاندىن كېيىن خىتاينىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىغا دۇچ كەلگەن خىتاي پۇتبول مەستانىلىرى مېسسىنىڭ ھەرىكىتىنى قەستەن قىلىنغان ھاقارەت دەپ قارىغان بې بې سىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا مېسسىنىڭ بۇ ھەرىكىتىگە خىتاي توپ مەستانىلىرىلا ئەمەس بەلكى خوڭ كوڭ ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ۋە خوڭ كوڭ پارلامېنت ئەزالىرىمۇ ئىنكاس قايتۇرغان خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئاۋازى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتى بولسا پۇتبولچى مېسسى ۋە ئۇ توپ ئوينايدىغان ئىنتېر مايامى كۇلۇبىنى ئەيىبلەپ بۇنىڭ خوڭ كوڭنىڭ يۈزىگە داغ چۈشۈرۈشنى مەقسەت قىلغان سىياسىي غەرەزلىك ھەرىكەتلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتى مۇنداق دەپ يازغان، بىر قىسىم چوڭ قۇرۇقلۇق مەستانىلىرى تا شىنجاڭدىن خوڭكوڭغا ئون ئىككى سائەت مۇساپىنى بېسىپ، مېسسىنى كۆرۈش ئۈچۈن بارغان ئىدى. شۇڭا ھۆكۈمەتنىڭ ۋە توپ مەستانىلىرىنىڭ ئۈمىدسىزلىنىشىنى چۈشىنىشكە بولىدۇ. بۇ ۋەقەنىڭ تەسىرى تەنتەربىيە ساھەسىدىن خېلىلا ئېشىپ كەتتى. بې بې سىنىڭ دېيىشىچە مېسسى تۆتىنچى فېۋرال كۈنى خوڭكوڭدا مۇسابىقە باشلىنىشقا ئون مىنۇت قالغاندا يارىلانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇسابىقە بويىچە مەيداندىكى ئورۇندۇقتىن قوپمىغان بىراق ئۇ ئۈچ كۈندىن كېيىن توكيودىكى دوستلۇق مۇسابىقىسىدە توپ ئوينىغان خوڭكوڭ تەنتەربىيە مەيدانىدىكى تەخمىنەن ئوتتۇز سەككىز مىڭ توپ مەستانىسى يەكشەنبە كۈنىدىكى مۇسابىقە ئاخىرلاشقاندا ئىنتېر مايەمى كۇلۇبىدىن بېلەت پۇلىنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە خىتاي توپ مەستانىلىرى ئوتتۇز ئالتە ياشلىق ئارگېنتىنالىق دەرىجىدىن تاشقىرى توپ چولپىنىنى كۆرۈش ئۈچۈن تۆت مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن خوڭكوڭ پۇلى يەنى ئالتە يۈز يىگىرمە تۆت دوللار تۆلىگەن ئىكەن بې بې سىنىڭ دېيىشىچە مېسسى ئۆتكەن يىلى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر دوستلۇق مۇسابىقىسى ئۈچۈن بارغاندا خىتايدا ئىنتايىن قىزغىن كۈتۈۋېلىنغان مېسسى ئوخشاش ۋاقىتتا يەنە خىتاينىڭ خۇاۋېي چېرى تېڭ شۈن مېڭنيۇ چىشۈي دەرياسى ئۈزۈم ھارىقى ۋە جې ئەند تى ئېكسپرېس قاتارلىق خىتاي ماركىلىرىنىڭمۇ ئوبراز ۋەكىلى ئىكەن ھالبۇكى ئۇ بۇ قېتىم خوڭكوڭ دائىرىلىرىنىڭ ھېچ بولمىغاندا سەھنىگە چىقىپ تاماشىبىنلارغا سالام بېرىش ۋە لوڭقا تاپشۇرۇۋېلىش تەلەپلىرىگىمۇ قوشۇلمىغان خوڭكوڭنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جون لى مۇسابىقە تەشكىللىگۈچىلەردىن چۈشەندۈرۈش تەلەپ قىلغان
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر.

دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پىروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر

يېقىندا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن مەخسۇس سەنئەت ئۆمەك تەشكىللەپ دۇبەيدە ئويۇن قويغانلىقىغا دائىر سىن كۆرۈنۈشلەر ۋە رەسىملەر تارقالغان مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرغان باھار بايرىمىنى تەبرىكلەش باھانىسى بىلەن مۇشۇنداق چەت ئەللەردە ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئويۇنلاردا ئاساسلىقى ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرى ئورۇندالغان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بايرام باھانىسى بىلەن ئۇيغۇر سەنئىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يېپىش ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاينىڭ باھار بايرىمى يېتىپ كېلىشى ئالدىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا يەنە تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنى باشلىغانلىقى مەلۇم

قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق بىر ئاڭلىغۇچىمىزنىڭ مەلۇم قىلىشىچە ئۇ ئابدۇللا ئابدۇرېھىم قاتارلىق سەنئەتكارلارنىڭ ئالماتىدا ئۆتكۈزگەن كونسېرتىغا بارغان ئۇنىڭ دېيىشىچە بۇ كونسېرت خىتاي قازاقىستان مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش نامىدا ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ئىككى تەرەپ ئۆزلىرى تەكلىپ قىلغان كىشىلەرلا قاتناشتۇرۇلغان ئاۋام خەلققە ئۇقتۇرۇلمىغان بۇ ئويۇن قويۇش ئەمدى مانا خىتاي بىلەن قازاقىستاننىڭ دوستلۇقى ۋە مەدەنىيەت ئالمىشىشى كونسېرتى بولدى بۇ يەرگە ئاشۇ سەنئەت سالاسى يۈرگەن چوڭ چوڭ ئالىملار، ئۇستازلار، كومپوزىتورلار تەكلىپ قىلىندى. بۇ كونسېرت يېپىق كونسېرت بولغانىدى. مانا رىياسەتچىلەرمۇ خىتاي ئۈچ تىلدا سۆزلىدى، قازاق تىلى، ئورۇس تىلى ۋە شۇ خىتاي تىلىدا. بۇ كونسېرت مېنىڭ چۈشەنگىنىم بويىچە ئەمدى خەلققە بېرىلگەن كونسېرت ئەمەس، بۇ مۇنداق سەنئەت سالاسى يۈرگەن كومپوزىتور،

ھەممىمىزنى ھەيران قالدۇرۇپ ئاغزىمىزنى ئوچۇق قالدۇرۇپ شۇنداق ھېسسىياتلار بىلەن يامان خوش بولدۇق مانا كۆزدە ياش تولۇپ ھەر بىر ئۇسسۇلدا ئۇقۇپ مانا بىزنىڭ مەدەنىيەتقۇ ماۋۇ دەپ ئابدۇللا ئۇستازنىڭ مانا دۇيىن تورىدا شۇ يەرگە شۇنداق بۈگۈن بىز قازاقىستاندا دەپ چىقىپتىكەن ئاندىن ئەمما يۇيى دېپتۇ ھازىر قارىسام ئادەملەرگىمۇ قاناق چەكلىك بولۇپتۇ ئىشىكنى يېپىپ ئالدى شۇ يېپىق يېپىق كونسېرتلار بولىدىغان شۇ قازاقىستاننىڭمۇ داڭقى چىققان كامپوزىتورلار بۇنداق خىلقى ئاددىي خەلق كەلمىدىچۇ كونسېرتلارغا ئالدىنقى ھەپتىنىڭ ئاخىرى يەنە دۇبەيدە تۇرۇشلۇق بىر ئۇيغۇر قىز ئۆزىنىڭ ئىنستگرام ۋە تىك توك ھېسابىدىن دۇبەيگە كەلگەن ئۇيغۇر سەنئەتكارلارنىڭ چاغانلىق قويغان نومۇرلىرىنى ھەمبەھىرلىگەن ئۇ قىز تارقاتقان سىن كۆرۈنۈشلىرىگە قارىغاندا ئاساسلىقى ئۇيغۇر سەنئەتكارلاردىن تەشكىللەنگەن ئۆمەك مەخسۇس دۇبەيدە ئۆتكۈزۈلىدىغان چاغانلىق پائالىيەتلەردە ئويۇن قويغىلى كەلگەن ئۇلار پائالىيەتلەردە ئاساسلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ناخشا ئۇسسۇللىرىنى ئورۇندىغان مەلۇم بىر ئاڭلىغۇچىمىزنىڭ مەلۇم قىلىشىچە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا دولىكون سەيمورە ئىسمىدىكى بۇ قىزنىڭ ئەسلى ئىسمى سەمىرە دولقۇن بولۇپ قەشقەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئىكەن ئۇنىڭ ئۆز سىڭلىسى ئىككى مىڭ ئون يەتتە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرى ئارىلىقىدا لاگېرغا كىرىپ چىققان ئىكەن ئۇ دۇبايدا ئۆتكۈزۈلگەن پائالىيەتتە شىنجاڭ تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ ئۆزىنىڭ قەشقەرلىك بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ يىللىق چاغان بايرىمىنىڭ قەشقەردىمۇ ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئاڭلاپ ناھايىتى خۇشال بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆتىنچى يانۋار كۈنى خىتاي خەۋەر تورى خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىنىڭ بىرلا ۋاقىتتا خىتايدىكى تۆت شەھەردە نەق مەيداندىن تارقىتىلىدىغانلىقى بۇ تۆت شەھەرنىڭ بىرسىنىڭ قەشقەر شەھىرى ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان ئىدى بىز سەمىرە دولقۇن ئىسىملىك بۇ قىزنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى ئارقىلىق ئۇنىڭ بىلەن ئالاقە قىلىشقا تىرىشقان بولساقمۇ ئەمما ئۇ ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمىدى ئەنگلىيەلىك ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى ۋە سەنئەتكار رەھىمە ماھمۇد خانىم خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئەلۋەتتە مېنىڭچە بۇ خىتاينىڭ چاغىنى ناھايىتى بىر ياخشى پۇرسەت ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ سەھنىلەردىكى كۆرۈنۈشلەردىن بىزنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىمىزنىڭكى نەقەدەر بۇ خىتاينىڭكى ھازىرقى بېسىمىغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز ئەمدى مەسىلەن دۇبايدا بۇ تەشۋىقات خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى مەقسىتى ناھايىتى ئېنىق ئۇيغۇرلارنىڭكى شۇنداق نورمال، خۇشال ياشاۋاتقانلىقى، ئۆزىنىڭ تىلىنى سۆزلەۋاتقانلىقى، سەھنىلەردە ئۆزىنىڭ ئۇسسۇلىنى ئويناۋاتقانلىقى ۋە خىتاينىڭمۇ مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىپ، خىتايلار بىلەن ناھايىتى ئىتتىپاق، خىتاينىڭ چاغانلىرىنى بىللە تەبرىكلەپ، مۇشۇنداق ئۆتۈۋاتقان بىر نورماللىق، يەنى مۇسۇلمان دۇنياسىغا كۆرسىتىۋاتقان بىر بىر سەھنە ئويۇن ۋە ھەقىقىي ئۆزىنىڭكى ئۆتكۈزۈۋاتقان ئەڭ ئېغىر جىنايەت، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوشۇرۇش، بولۇپمۇ مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭكى كۆزىنى بوياۋاتقان بىر ئەھۋال. بۇ تەشۋىقاتى ھەقىقەتەن ناھايىتى ئۈنۈملۈك بوۋاتىدۇ. ھەم دۇبايمۇ، يەنى باشقا مۇسۇلمان دۆلەتلەرمۇ بۇنداق بىر سەھنىنى بېرىۋاتىدۇ خىتايغا. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ بىر ئىنتايىن ئېچىنارلىق بىر رېئاللىق. ئۇ يەنە خىتاينىڭ سەنئەت ئۆمەكلىرىنى چەت ئەللەرگە ئەۋەتىپ، ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرىنى ياڭراتقان بىلەن قەشقەردە ئۇيغۇرلارنى خىتايچە كىيىم كېچەكلەرنى كىيىش ۋە خىتاي ئۇسلۇبىدا چاغان ئۆتكۈزۈشكە زورلاۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. ئەمدى ھازىر بۇ قەشقەردىكى بۇ كۆرۈنۈشلەر پۈتۈنلەي قىپقىزىل. خىتاينىڭكى مەدەنىيىتىنى نامايان قىلغان يەنى ئۇ يەردىن قارىسىڭىز ھېچ قانداق بىر ئۇيغۇر پۇرىقى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى بىر خىل يوقالغانلىقى ئۇنىڭ ئورنىغا مۇشۇ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭكى نېمىسى پۈتۈنلەي ئورۇن ئالغانلىقى بۇمۇ ئىنسان بولۇپمۇ ئەمدى ۋەتەننىڭ ئىچىدىكى خەلقىمىز بىچارە خەلقىمىز بۇنىڭغا ھېچ قانداق بىر ئامالى يوق بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ھازىرقى سىياسىتى نېمىسىگە تەڭ ماسلاشمىسا، ئۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىدۇ. چۈنكى يەتتە يىلنىڭ بۇيىزى بىزنىڭ يۈرىكىمىزنى مۇجۇپ، ئۇ يەردىكى خەلقىمىزنىڭكى خېلى خېلى غورۇرلۇق خىتايغا ئۆزىنىڭكى تەلىپىنى ۋە خاتالىقنى ئوچۇق دېيەلەيدىغان ئىنسانلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ئىچىدە ھازىر تۈرمىلەرنىڭ ئىچىدە ئۇنداق بولغاندىكىن ھازىرقى مۇشۇ خەلقىمىزنى يۇمشاق بىر خىل ئۇسۇللار بىلەن مۇشۇ يوللار بىلەن چاغاننى مەجبۇرىي بىللە تەبرىكلەش ئاندىكى مۇشۇنداق كۆرۈنۈشلەر بىلەن پەقەتلام ئۇ يەردىكىلەرنىڭلام يۈرىكىنى مۇجۇش قورقۇتۇش ۋە بۇ ئەھۋالنىڭكى بارغانسېرى نورماللىشىپ، ئۇيغۇرلار ئەسلى مۇشۇ خىتاي مەدەنىيىتىگە يۇغۇرۇلۇپ، ئېرىپ ئاشنا بولۇپ كېتىشنىڭكى ئۇسۇلىنى ناھايىتى ياخشى قىلىۋاتقانلىقىنى نېمە قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن بىزگە ئوخشاش چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭكى بىزنىڭ غورۇرىمىزنى سۇندۇرۇش ۋە ئۈمىدىمىزنى يوقىتىش يەنى قارا سىلەر قانچىلىك چەت ئەلدە تۇرۇپ ۋارقىرىساڭلارمۇ جار سالساڭلارمۇ بىز مۇشۇنداق بىر كۈچلۈك بىر دۆلەت بىز يەنىلام ئۆزىمىزنىڭ قىلىمىز دېگەن نېمىمىزنى قىلالايمىز قارا سېنىڭ ئۆزاڭنىڭ ئۇيغۇرلىرىڭ مانا خۇشاللىق بىلەن بۇ بىزنىڭكى سىياسىتىمىزنى قوبۇل قىلىۋاتىدۇ دېگەن ئاشۇنداق بىر كۆرۈنۈشلەرنى نامايان قىلىۋاتىدۇ ھەمدە مۇشۇ باشقا سىرتقى دۇنياغىمۇ خۇددى ئۇيغۇرلارنىڭكى نورمال بىر ھايات كەچۈرۈۋاتقانلىقى خىتاينىڭكى ھازىرقى سىياسىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارنى يوقىتىۋېتىش ئەمەس پەقەت ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ ياخشى ھاياتقا ئېرىشتۈرۈش دېگەندەك مۇشۇنداق بىر ھېلىقى تەشۋىقاتىنىڭكى بىر نېمىسى ئاۋسترالىيىلىك ئۇيغۇر سەنئەتكار شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئۇيغۇرلارنى خۇشال بەختىيار قىلىپ كۆرسىتىش ئارقىلىق دۇنيانىڭ بولۇپمۇ ئىسلام دۇنياسىنىڭ كۆزىنى بوياۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى خىتايلارنىڭكى مۇشۇ چەت ئەلگە بولۇپمۇ ئىسلام دۇنياسىدىكى ئەڭ چوڭ تەرەققىيات قىلىۋاتقان دۇبەيگە بولسۇن مەيلى ۋە باشقا دۆلەتلەرگە بولسۇن ئۇياقلارغا بىزنىڭ سەنئەت مەدەنىيەتلىرىمىزنى ئەچىقىپ، كۆز بويامچىلىق قىلىۋاتقانلىقىدىن قاتتىق بىئارام بولدۇق. مەدەنىيەتلىرىمىزنى مانا ئۆزلىرىنىڭكى قىلىپ، ھەم كۆز بويامچىلىق قىلىپ، بىزگە بىزنىڭ ئويۇنلىرىمىزنى چەت ئەلگە چىقىپ كۆرسىتىپ، بىز ئۇيغۇرلارغا مانداق قاراۋاتىمىز، ئۇيغۇرلارنىڭ كۈنى مانداق ئۆتۈۋاتىدۇ دېگەن نەرسىنى چەت ئەلدىكىلەرگە كۆرسىتىپ، چەت ئەلدىكىلەرنىڭ كۆزىنى بوياۋاتىدۇ، يالغانچىلىق ئويۇنىنى ئويناۋاتىدۇ. ۋەتىنىمىزدىكىلەرنى مەجبۇرىي ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنى قىلغۇزماي مەجبۇرىي خىتاي چاغانلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ كىيىملىرىنى كىيگۈزۈپ خىتاي مەدەنىيەتلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈپ مەجبۇرىي قىلىۋاتىدۇ بۇنىڭغا مەجبۇرىي بولۇۋاتىدۇ خىتاي بۇنداق ئالدامچىلىقلىرى بىلەن ھەرگىز يول تېپىپ چىقىپ كېتەلمەيدۇ ئىسلام دۇنياسىمۇ بىلىدۇ بىلىپ تۇرۇقلۇق تۇرۇپ شۇلارنىڭكى ئويۇنىنى ئويناپ كېتىپ بارىدۇ چۈنكى تويمىدى شۇ قورساقنى تويغۇزۇش ئۈچۈن خىتاينىڭكى دېگىنىنى قىلىدۇ، دېگەن يولىدا ماڭىدۇ. مانا مەدەنىيەتنى، ھەقىقىي مەدەنىيىتىمىزنى ئۆزىمىز قىلىمىز بۇنى. ئۆزىمىز قىلغاندا باشقا دۇنيا خەلقى بۇنى چۈشىنىدۇ. كانادالىق ئۇيغۇر سېرك ماھىرى ئايگۈل مەمەت ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەشكىللىگەن سېرك ئۆمىكى تەركىبىدە كاناداغا ئويۇن قويۇشقا كەلگىنىدە كانادا ھۆكۈمىتىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلەپ قېپقالغان ئۇ خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى تەشۋىقاتى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى مانا بۇرۇن تەشۋىقاتنى جىق قىلغان چاغلاردا بىزنىمۇ ئاشۇ چەت ئەللەرگە ئەچىقىپ ۋېييەنچۇ ئۇنيەنچۇ بۇيەنچۇ دەپ ئەچىقىپ ئويۇن قويغۇزاتتى شۇ ۋاقىتلىرىدا بىزمۇ بىلمەيتتۇق بىزگە ۋاي چەت ئەلگە ئەچىقتى ۋاي ئويۇن قويدۇق شارائىت يارىتىپ بەردى دەپ بىزمۇ ئۇقماي ئويۇن قويۇۋېرەتتۇق ھازىر ئويلاپ باقسام بۇ بىر چوڭ تەشۋىقاتكەن چۈنكى ئۇيغۇرلارغا بىز مۇنداق بىز ياخشى مۇنداق شارائىتلارنى يارىتىپ بېرىمىز بۇلار دېگەن خۇشال ئۇسسۇل ئويناپ ياڭراپ ياخشى ئوينايدۇ دەپ بىر مۇنداق يالغان تەشۋىق قىلدۇقكەن دە بۇ ھازىر بۇلارنىكى بۇ دۇبەيگە ئەچىقىپ ئۇيغۇرلارنى ئويۇن قويۇپ چۈنكى بۇلار دېگەن خۇشال ياشايدۇ مۇنداق ئوينايدۇ بىز مۇنداق شارائىت يارىتىپ بېرىمىز دەپ مۇنداق قىلىۋاتىسەن دېسەك خەقلەرگە بىز قىلمىدۇق دەپ ئۆزىنىڭ پوقىنى يېپىش ئۈچۈن بۇ ئويۇنلارنى قويۇپ شۇ كۆز بويايدۇ دە ھېسابتا. ئۇ يەنە خىتاينىڭ سەنئەتنىڭ تەسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئۆز تەشۋىقاتىنى يېيىپ كەلگەنلىكىنى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي سەنئىتىگە ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنىڭ مۇھىملىقىنى ئەسكەرتتى.
سەنئەت دېگەن بەك ئىتتىك تونۇلىدىكەن مۇنداق ئويلاپ باقسامچۇ يازغاندىنمۇ بەك سۆزلىگەندىنمۇ بەك ئىتتىك تەسىر قىلىدىغان سەنئەت بىلەن تەسىر قىلغاچقا ئەنچۇ شۇڭا بەزى ۋاقتىدا مەن ئويلاپ كېتىمەن بۇ تەسىرى بەك ھېلىقى يۇقىرى بولغاچقا بۇ خىتايلار مانا شۇ سەنئەتكە بەك جىق كۈچ چىقىرىدۇ قاراڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى بەك ھېس قىلغانتىم چۈنكى سەنئەت ئارقىلىقچۇ تەشۋىق دېگەن بەك چوڭ تەشۋىقكەن شۇڭاشقا ئەسلىدە بىز چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار بۇنىڭغا بەك سەل قاراۋاتىمىز ۋەي ئۇسسۇل ئوينايدۇ ئاندىغى بۇندىغى دەپ بۇنىڭغا ئۇنداق سەل قارايدىغان نەرسە ئەمەس قازاقىستانلىق ئۇيغۇر سەنئەتكار سانىيەم ئىسمائىل خىتاينىڭ تەشۋىقات ئويۇنلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بولۇۋاتقان ئەھۋال ھەممىمىزگە ئايان. نەدىلا بولساق، دۇنيانىڭ نەرىدە بولساق ئۆزىمىز بىلىمىزدە، ئىچىمىزدە ئۆزىمىز بىلىمىز. ۋەتەنگە قايتالمايۋاتقىنىمىزنى، ئانىڭدىن كېيىن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەر جەھەتتىن جۇمۇ پەقەت سەنئەت بىلەنلا ئەمەس، ھەر جەھەتتىن كۆڭلىمىز يېرىم بولۇۋاتقىنىنى مېنىڭ كۆز قارىشىم مەسىلەن، مېنىڭ ئاپام ۋەتەندىن كۆچۈپ كەلگىنىگە قازاقىستانغا ھېسابتا ئەللىك ئىككىنچى يىلى كۆچۈپ كەلگەن. مامامنىڭ ئوتتۇز ياش ۋاقتىكەنتۇق. ھېسابتا مانا قانچە يىل بولدى، ئاتمىش يىل بولاي دېدىمۇ. دېمەك، بىز بۇ ئىشنى كۆرۈۋاتقان قانچىنچى ئەۋلاد. شۇڭا بۇنى توختىتىش ئۈچۈن مەيلى قانداق ئويۇن بولغان قەتئىي نەزەر، بىز ھازىر مانا باشقا قېرىنداشلارمۇ شۇ مەدەنىيەت ساھەسىدە ياكى بولمىسا باشقا ساھەلەردە مەيلى ئاشپەز بولسۇن، مەيلى كىيىم جەھەتتىن بولسۇن، مەيلى قايسى جەھەتتە بولسۇن، قېرىنداشلار ھەممىمىز خۇددى بىز بىر يېڭىچە بىر ئەۋلاد دەپ زادى مۇشۇ ئىشنى توختىتىش ئۈچۈن بىزلەر روھىمىزنى چۈشۈرمەي سەنئىتىمىزدە ھەر بىر ئادەم مەسىلەن مەن ئون ئادەمنىڭ ئىشىنى قىلاي سىز ئون ئادەمنىڭ ئىشىنى قىلىڭ ئاشۇنداق قىلىپ بىز تىك تۇرۇشىمىز كېرەك ۋەتەن ئىچىدىكى مۇشۇ قاينامدا قازاندا قايناۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى

بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى يېقىندا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەتلىرىنى داۋام قىلغانلىقى ئۈچۈن ئاشقۇنلۇق ۋە دىنىي رادىكاللىق قاتارلىق جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلىنىپ چېكىدىن ئاشقان جازالار بىلەن جازالاندۇرۇلغانلىقى ئاشكارىلاپ بېرىلگەن بىر مۇھىم دوكلات ئېلان قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قارىتىۋاتقان سىستېمىلىق زىيانكەشلىكى چۈشەندۈرۈپ بېرىلگەن بۇ دوكلات ھەققىدە تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئىرادە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى يېقىندا قۇرئان ئۆگىنىشنىڭ يىگىرمە يىللىق بەدىلى ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە دىنىي زىيانكەشلىك ماۋزۇلۇق بىر دوكلات ئېلان قىلغان بۇ دوكلاتنى لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا تەتقىقاتى ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى رېيچېل خاررىس خانىم بىلەن ئۇيغۇر ئانا تىل پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى بىرلىكتە يېزىپ چىققان دوكلاتتا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىنىڭ رەت قىلىنىشى ئۇلار ئۇچراۋاتقان سىستېمىلىق زىيانكەشلىك ۋە ھەددىدىن ئاشقان ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرى يورۇتۇپ بېرىلگەن بىز بۇ دوكلاتنىڭ ئاپتورلىرىنى زىيارەت قىلىپ مەخسۇس ئۇيغۇر ئايال دىنىي زاتلار ئاساسىي تېما قىلىنغان بۇ دوكلاتنىڭ قانداق ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى سورىدۇق پروفېسسور رېيچېل خاررىس خانىم بۇ دوكلاتنىڭ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىلگىرى ئېلان قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىماملىرى ۋە دىنىي زاتلىرىغا قاراتقان زىيانكەشلىكى ماۋزۇلۇق دوكلاتقا تولۇقلىما خاراكتېرلىك بىر دوكلات بولغانلىقىنى ئېيتتى So we decided to write this report really as a complement to an earlier report produced by the Uyghur Human Rights Project. بۇ دوكلاتنى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىلگىرى ئېلان قىلغان دوكلاتنىڭ تولۇق قىسمى دېيىشكە بولىدۇ. بۇ دوكلات چىققاندا بىز ئۇيغۇر ئايال دىنىي زاتلىرىنىڭ جەمئىيەتتىكى رەھبەرلىك ئورنىغا مۇناسىۋەتلىك ئىسپاتلارنىڭ يوقلۇقىنى، بۇنىڭ تولىمۇ چوڭ بوشلۇق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ، بۇ ھەقتە ئايرىم دوكلات يېزىشنى قارار قىلدۇق. دوكلاتنىڭ يازغۇچىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ بىزگە دېيىشىچە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىرى باشلانغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇندا ئۇيغۇر ئايال دىنىي زاتلارمۇ تۇتقۇنغا ۋە ئېغىر قاماق جازالىرىغا ئۇچرىغان ئۇنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ مەنىۋى مۇستەقىللىقىنى قوغداشتىكى مۇھىم ئامىل بولغان ئايال دىنىي زاتلارنىڭ بۈۋىم ھەمدە دىنىي ئۇستازلارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى مۇھىم مەسىلە ئىكەن بۇنىڭ بۇندا بىر قانچە مۇھىملىقى بار بىرسى ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئاياللار ئاساسلىق بولۇپمۇ يېزا بازارلاردىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئاياللار ئاساسلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي مەدەنىيىتى ئەخلاقىي مەدەنىيىتى، ئۆرپ-ئادەت مەدەنىيىتى، ناخشا-ئۇسسۇل مەدەنىيىتى قاتارلىقلار ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئاياللار مۇشۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا قالدۇرۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. بۇ بىرسى. ئىككىنچىسى، ئۇيغۇر تىلىنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا قالدۇرۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئۈچىنچىسى، ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭكى مەنىۋى مۇستەقىللىقىنى ساقلاشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. چۈنكى بۇ بۈۋىملەر بالىلارنىڭكى تۇغۇلۇشىدىن تارتىپ تاكى.

ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىشى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىشىدىن دېرەك بېرىدۇ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلارغا داۋاملىشىشىنىڭكى توسقۇنلۇققا ئۇچرىغانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭكى مۇھىم بىر بەلگىلىرىنىڭ بىرسى ئەمدى.
دوكلات ئاپتورلىرىنىڭ دېيىشىچە، ئۇلار بۇ دوكلاتنى تەييارلاپ چىقىش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئايال دىنىي زاتلارغا قاراتقان سىياسەتلىرىنى ھەر قايسى دەۋرلەر بويىچە تەتقىق قىلىپ چىققان رېيچېل خانىمنىڭ دېيىشىچە ئۇيغۇر ئايال دىنىي زاتلىرى دەسلەپكى يىللاردا ئۇيغۇر ئەر دىنىي زاتلىرىدەك تەقىپلەنمىگەن بولسىمۇ بىراق ۋەزىيەت كېيىن ئۆزگەرگەن So we did some historical research for the report looking at the way that women religious leaders have been treated بىز بۇ دوكلاتنى تەييارلاش ئۈچۈن تاكى مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىن تارتىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئايال دىنىي زاتلارغا قانداق مۇئامىلە قىلغانلىقىغا دائىر تارىخىي ماتېرىياللارغا قاراپ چىقتۇق دىققىتىمىزنى تارتقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئايال دىنىي زاتلارنى ئەر دىنىي زاتلاردەك بەك قاتتىق تەقىپلىمىگەنلىكى بولدى مەسىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئەر دىنىي زاتلارنى ئىماملارنى ھۆكۈمەت ئىگىدارچىلىقىدىكى مەكتەپلەردە تەربىيەلەپ، ئۇلارنى ھۆكۈمەت مەسچىتلىرىدە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق كونترول قىلغان، بىراق بۈۋىملەرنى ئۇنداق قىلمىغان. ئەمما ۋەزىيەت كېيىنكى يىللاردىكى دىنىي ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى ۋە كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇننىڭ باشلىنىشى بىلەن ئۆزگەرگەن.
مەلۇم بولۇشىچە دوكلات ئاپتورلىرى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە دىنىي سەۋەبلەر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان مىڭ ئىككى يۈز نەپەردىن ئارتۇق ئايالنىڭ دېلوسىنى تەكشۈرۈپ چىققان ھەمدە بىر قىسىم شاھىتلار بىلەن كۆرۈشكەن بۇ پاكىتلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈۋىملەر ۋە ئۇستازلارنى دىنىي تەلىم تەربىيە ئالغان ئاياللار ياكى بالىلىرىغا دىن ئۆگەتكەن ئاياللارنى دىنىي ئاشقۇنلۇق ۋە ئەسەبىيلىكنى تەرغىب قىلىش ياكى دىنىي ئەسەبىي تەشكىلات قۇرۇشقا ئوخشاش جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلىگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن ئابدۇۋەلى ئايۇپ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ بۇ خىتاينىڭكى مۇشۇ دېلونى تەكشۈرۈش جەريانىدا بايقىغۇدەك گەپ ئەسەبىي دەپ قامىغان ئۇيغۇرلار ياكى كىچىك ۋاقتىدا ئاتا-ئانىسىدىن دىن ئۆگەنگەن، ياكى مومىسى بىلەن بىرەر خەتمىگە قاتناشقان، ياكى قوشنىلىرى بىلەن بىرەر ھېكمەت ئېيتىشقا قاتناشقان، ياكى بىرەر بۈۋىمنىڭكى چېيىغا بېرىپ شۇ چايدا بىللە ئولتارغان دېگەندەك مۇشۇ شەكىل، مۇشۇ سەۋەبلەركەن. ھېلىقى جىنايەت دېگەن يەرگە چاغدا بۇلارنى خىتايچە ھېلىقى شۈەنياڭ زوڭجاۋ جىدۈەنجۇيى دېگەن گەپ بارچۇ. دىنىي ئەسەبىيلىكنى تەرغىب قىلغان دېگەن گەپ بار. دىنىي ئەسەبىيلىكنى تەرغىب قىلغان دېگەن ئاياللارنى ئايرىپ چىققان چېغىمىزدا ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭكى كىچىك ۋاقتىدا دىن ئۆگەنگەن ياكى ئۆزىنىڭ پەرزەنتلىرىگە دىن ئۆگەتكەن ئىكەن. ئاندىن ھېلىقى ھېكمەت ئېيتىش ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بىر ئەنئەنىسى ئەمدى. بۇ ھېكمەت ئېيتقان ئاياللارنى ئەسەبىي تەشكىلاتلارنى قۇرغان دەپ ئەيىبلەپتۇ.

بۇ تۇتقۇن ھەرىكىتىنىڭ مەقسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەقەللىي دىنىي ساۋاتلارنى بالىلارغا ئۆگىتىدىغان ئادىتىنى يوق قىلىش، جۈملىدىن دىننى سىقىرىپ چىقىرىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق. خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ ئاخباراتلىرى داۋاملىق تۈردە بىز ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئىسلام دىنىنىڭ قالاق ئادەتلىرىدىن قۇتۇلدۇردۇق دېگەننى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز. بىراق بىز شاھىتلاردىن ۋە ساقچى ھۆججىتىدىكى ئۇچۇرلاردىن كۆرگەن ئەمەلىيەت ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە مۇھىم رولى بولغان، رەھبەرلىك رولى بولغان ۋە ھەتتا ئىقتىسادىي رولى بولغان ئاياللارنىڭ نىشانغا ئېلىنغانلىقى بولدى. بۇ بىر جەمئىيەتتىكى ئاياللارنىڭ كۈچىگە قىلىنغان ھۇجۇمدىن ئىبارەت. Women's power and standing in the community.
دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، دىنغا باغلىنىپ قولغا ئېلىنغان ئاياللار ئىچىدە نۇرغۇن ياشانغان ئاياللار بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ھەتتا سەكسەن ياشتىن ئاشقانلار ئىكەن. بۇ ياشانغان ئاياللار يىگىرمە ئوتتۇز يىل ئىلگىرى دىن ئۆگەنگەنلىكى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئەينى چاغدىكى ياشلىرى بەش ياكى ئالتە ياش ئەتراپىدا ئىكەن. شىنجاڭ ساقچى ھۆججىتىدە تىلغا ئېلىنغان بىر ناھىيىدىلا توقسەن بىر ئايال دۆلەت تەرىپىدىن رەسمىي ھالدا بۈۋىم دەپ تىزىمغا ئېلىنغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان بولسا قۇرئان ئۆگىنىش ھىجابلىنىش قاتارلىقلار جىنايەت دەپ بېكىتىلىپ ئېغىر قاماق جازالىرى بىلەن جازالانغان رېيچېل خاررىس خانىم ئۇيغۇر ئايال دىنىي رەھبەرلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى تۈرمىگە تاشلىنىشى ھەم شۇنداقلا بالىلارنىڭ دىنىي تەربىيە بىلەن جەمئىيەتلىشىشىنىڭ جىنايىلەشتۈرۈلۈشى ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ئېغىر زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ بۇ دوكلاتنىڭ غەربتىكى ئاياللار تەشكىلاتلىرىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى Our main aim in publishing this report is to really reach out to women's organisations in the west.
بىزنىڭ مەقسىتىمىز بۇ دوكلات ئارقىلىق غەربتىكى ئاياللار تەشكىلاتلىرىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ھازىرغىچە بىز دىنىي جەمئىيەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قوللىغانلىقىنى كۆردۇق بىراق ئاياللار تەشكىلاتلىرى فېمىنىزم قۇرۇلۇشلىرى سۈكۈتتە قالدى مەنچە ئايال دىنىي زاتلارنىڭ بېسىمغا ئۇچراش مەسىلىسى فېمىنىزم تەشكىلاتلىرىغىمۇ مۇناسىۋەتلىك مەسىلە
مەلۇم بولۇشىچە بىرىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلىنغان قۇرئان ئۆگىنىشنىڭ يىگىرمە يىللىق بەدىلى ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە دىنىي زىيانكەشلىك ناملىق دوكلات يەنە ئۇيغۇر ئاياللىرى لاگېر ۋە تۈرمىلەردە ئۇچراۋاتقان جىنسىي پاراكەندىچىلىك مەجبۇرىي تۇغماس قىلىنىش بالا چۈشۈرۈش ۋە مەجبۇرىي نىكاھلىنىش قاتارلىق مەزمۇنلارمۇ تەكىتلەپ ئۆتۈلگەنىكەن

ھالبۇكى ئوبزورچىلارنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى يېزا كەنت ئاھالىلىرىنىڭ بۇ يىللىق ئوتتۇرىچە كىرىمىنىڭ ئۆتكەن يىلقىدىن ھەسسىلەپ ئارتىشى سوئال پەيدا قىلماقتا ئىكەن تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە مەنسۇپ بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ بۈگۈن يەنى سەككىزىنچى يانۋار كۈنى خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن تەڭرىتاغ ۋە خەلق تورى قاتارلىقلار خەۋەر بېرىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنىڭ يىگىرمە سەككىز مىڭ توققۇز يۈز قىرىق يەتتە يۈەنگە يەتكەنلىكىنى بىلدۈردى خەۋەرگە قارىغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا يېزا بازار ئاھالىلىرىنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئوتتۇرىچە كىرىمى قىرىق مىڭ بەش يۈز يەتمىش سەككىز يۈەنگە يېزا كەنتلەردىكى ئاھالىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمى بولسا ئون يەتتە مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىز يۈەنگە يەتكەنلىكى يېزىلغان مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ توقسان پىرسەنتىدىن كۆپرەكى دېھقانلاردىن تەركىب تاپقان بولۇپ ئاساسلىقى يېزىلاردا ئولتۇراقلاشقان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا مىليون كىشىنى ئاچارچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويغاندىن بۇيان ئۇيغۇرلار نوپۇسى كۆپ نىسبەتنى ئىگىلەيدىغان جەنۇبتىكى قەشقەر خوتەن ۋە ئاقسۇ قاتارلىق رايونلارنى دۆلەتلىك نامرات رايونلار تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى ئىزچىل يامانلىشىپ كېلىۋاتقان بولۇپ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىغا كەلگەندە بىڭتۈەن كونتروللۇقىدىكى رايونلار بىلەن ئۇيغۇر ئاھالىسىنى ئاساس قىلىدىغان جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونلىرىنىڭ ئىقتىسادىدا ئاسمان زېمىن پەرق شەكىللەنگەن تەڭرىتاغ تورىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بىر دوكلاتتا جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يىگىرمە ئالتە نامرات ناھىيە بولۇپ نامراتلارنىڭ سانى ئىككى مىليون ئالتە يۈز يەتمىش يەتتە مىڭ دېيىلگەن

بىڭتۈەن بىلەن ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى ئىقتىسادىي پەرق قانچىلىك كىچىكلىدى؟ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى خىتاي پۈتكۈل دۇنياغا نامراتلىقنى پۈتۈنلەي يوقىتىپ، ھاللىق سەۋىيەگە يەتتۇق دەپ جاكارلىغانىدى. بۇ ۋاقىتتا خىتاي ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا يېزا ئاھالىلىرىنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان يىللىق كىرىمىنى ئون تۆت مىڭ يۈەن ئەتراپىدا دەپ ئېلان قىلغانىدى. بۇ ۋاقىتتا بىڭتۈەننىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمى بولسا ئوتتۇز تۆت مىڭ يۈەندىن كۆپرەك بولغان. ئۇنداقتا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاي ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى سانلىق مەلۇماتلاردا قانداق ئۆزگىرىش بولدى خىتاي ھۆكۈمىتى گەرچە شىنجاڭدىكى ئاھالىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمىنى يىگىرمە سەككىز مىڭ يۈەندىن كۆپ بولدى دەپ ئېلان قىلغان بولسىمۇ ئەمما جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدىكى دېھقانلارنىڭ ئەھۋالىدا كۆپ ئىلگىرىلەش بولغىنى يوق بىز بۇ ھەقتىكى ئىستاتىستىكىلىق مەلۇماتقا نەزەر سالىدىغان بولساق بىڭتۈەن ئاھالىلىرىنىڭ ئۆتكەن يىلقى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئوتتۇرىچە كىرىمى قىرىق ئالتە مىڭ تۆت يۈز سەكسەن بەش مىڭ يۈەنگە يەتكەن ئەكسىچە ئۇيغۇر ئېلىدىكى يېزا ئاھالىلىرىنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئوتتۇرىچە كىرىمىنىڭ بولسا ئارانلا ئون يەتتە مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىز يۈەن بولغانلىقىنى كۆرىمىز تېخىمۇ ھەيران قالارلىق يېرى شۇكى، مەزكۇر ساننىڭ توغرا بولماسلىق ئېھتىمالىنىڭ بارلىقى بولۇپ، بەلكى ئەسلى سان ئون يەتتە مىڭ يۈەندىنمۇ تۆۋەن بولۇشى مۇمكىن. بۇنداق دېيىشىمىزدە تۆۋەندىكىدەك سەۋەبلەر بار. يەنى، خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى ئۆتكەن يىلى ئۆكتەبىردىلا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالدىنقى ئۈچ پەسىللىك ئۇيغۇر رايونى ئاھالىلىرىنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان يىللىق كىرىمىغا ئالاقىدار ئىستاتىستىكىسىنى ئېلان قىلغان. مەزكۇر ئىستاتىستىكىدىن قارىغاندا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يانۋاردىن ئۆكتەبىرگىچە بولغان ئۈچ پەسىلدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمى بەش مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش ئۈچ يۈەن بولغان. بۇ ۋەجىدىن بۇ ساننىڭ شۇ يىلنىڭ ئاخىرقى پەسىلدىكى ئۈچ ئايدىلا شىددەت بىلەن ئېشىپ ئون يەتتە مىڭ يۈەنگە يېتىشى ئەقىلگە سىغمايدۇ. شۇنىسى ئېنىقكى، خىتاي بۈگۈن ئۇيغۇرلارنى نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇپ، باياشات ۋە بەختىيار تۇرمۇشقا ئېرىشتۈردۇق دەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىدا ئۆتكەن قىرىق يىلدا ھېچقانچە ئۆزگىرىش بولمىغان. تېخىمۇ ھەيران قالارلىق يېرى شۇكى، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەسلى ئىگىلىرى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ نامراتلىقىغا كۆرە، بۇ زېمىنغا كۆچمەن بولغان بىڭتۈەندىكى خىتاي ئاھالىلىرىنىڭ بېيىپ كېتىشىدۇر. شۇنداقلا قىرىق يىلدىن بۇيان بىڭتۈەندىكىلەرنىڭ ئىزچىل باي ۋە باياشاتلىقتا ئۆتۈۋاتقانلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ بولسا ئىزچىل نامراتلىق قالپىقىدىن باش كۆتۈرەلمەسلىكى ھەتتا بۇ نامراتلىقنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللەت سۈپىتىدە يوقىتىلىشىغا سەۋەب قىلىنىشىدۇر قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى

ئاڭلاۋاتقىنىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز مىكروفون ئالدىدا مەن ئۈمىدۋار سىلەر بىلەن بىرگە تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن

ئۇيغۇر دىيارى ئۇيغۇرلار ئېتنىك جەھەتتىن پەيدا بولغان ۋە راۋاجلانغان ئاساسلىق جايدۇر. ئۇ قەدىمكى خىتاي تارىخ مەنبەلىرىدە قەيت قىلىنغان نەچچە ئونلىغان قەبىلىلەر ئىچىدە يۆجى ياكى كېيىنكىلەر ياۋچى دەپ ئاتىغان قەبىلىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئوغۇز سۆزىدىن كېلىپ چىققانلىقى، ئۇنىڭ بىۋاسىتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتنىك مەنبەسىنى تەشكىل قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھۆرمەتلىك ئابلىخەت خوجايىپ ئەپەندى، ھەم سىز ياخشى بىلىسىز، خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان مۇشۇ شىنجاڭ تارىخ ئاقتاش كىتابىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتنىك مەنبەسى ۋە كېلىپ چىقىش تارىخى قىسقىچە كۆرسىتىلگەن ۋە بۇ كىتابتا ئوخشاشلا ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئېتنىك مەنبەسى، ئېتنىك تەرەققىيات تارىخى ئۇيغۇر دىيارىدىن ئايرىپ تاشلىنىپ، توققۇزىنچى ئەسىردە ئۇيغۇرلار پەقەت موڭغۇلىيەدىنلا بۇ جايغا كۆچۈپ كەلگەن دېگەن كۆز قاراش ئوتتۇرىغا قويۇلغان. سىزنىڭچە بۇ قاراش توغرىمۇ؟ سىز بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟ كېيىنكى پەيتلەردە كۆپ تارىخىي ئەسەرلەردە ئۇچرىتىشىمىز مۇمكىن. بۇ شەرقىي تۈركىستانغا ئۇيغۇرلار شىمالدىن كۆچۈپ كەلگەن دېگەن قاراشلار كۆزگە تاشلىدى، تاشلىنىدۇ ئەدەبىياتلارغا ئەگەردە قارايدىغان بولساق. بولۇپمۇ خىتاي ئالىملىرىنىڭ ئەسەرلىرىدە بۇ قاراش ناھايىتى كەڭ تارقالغان. لېكىن شۇ خىتاي مەنبەلىرىنىڭ ئۆزىنى ئەگەردە سىنچىكلەپ تەرجىمە ئاساسىدا ئەمەس، ئەسلىيەت ئاساسىدا ئۆگەنگىنىمىزدە بىرمۇنچە مەسىلىلەر ئېنىقلىنىدىكەن، ھە ئۇيغۇرلار ئەسلىدە شەرقىي تۈركىستاندا ياشىغان، شەرقىي تۈركىستاندا ياشاپ ئۇلارنىڭ بىر قىسمى كېيىن بۇ بەشىنچى، تۆتىنچى، بەشىنچى ئەسىرلەردە شىمالغا كۆچكەن ۋە ئۇ يەردىكى باشقا تۈركىي قەبىلىلەر بىلەن بىرلىشىپ شىمالىي ئۇيغۇر گۇرۇھىنى تەشكىل قىلغان. مانا بۇلار ئۇيغۇر خاقانلىقىغا ئاساس سالغان، ئۇيغۇر خاقانلىقىغا ئەندى كېيىن شۇ ئوتتۇز قەبىلىنىڭ ھەممىسى دېمەك كىرگەن. بۇ ئوتتۇز قەبىلىنىڭ بىر قىسمى شەرقىي تۈركىستاندا، بىر قىسمى دېمەك موڭغۇلىيە ھۇدۇدىدا خېشي كارىدورىدا ئالتايدا ياشىغان قەبىلىلەرمۇ بۇياققا كىرگەن.
يەنە بىر سوئالىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتنىك مەنبەسى ھەققىدە ھازىر دۇنيادىكى تارىخشۇناسلار ئارىسىدا ھەر خىل كۆز قاراشلار مەۋجۇت. بۇرۇندىن تارتىپلا مۇشۇنداق ھەر خىل كۆز قاراشلار مەۋجۇت بولۇپ كەلدى. خىتاي تارىخچىلىرىمۇ بۇ ھەقتە ئۆزىگە خاس كۆز قاراشلارغا ئىگە. ئۇيغۇرلارنىڭ تۈپ ئېتنىك مەنبەسى ھەققىدە سىزنىڭ ئۆزىڭىزنىڭ تەتقىقاتىڭىز قانداق؟ ئۆزىڭىزنىڭ قاراشلىرىڭىز قانداق؟ ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتنىك ئىلدىزلىرى ھەققىدە سۆزلەيدىكەنمىز، ئاۋۋال ئۇيغۇر دېگەن سۆزنىڭ ئېتىمولوگىيەسى ھەققىدە بىر ئېنىقلىق كىرىتىپ ئۆتۈش كېرەك دەپ ئويلايمەن. ئۇيغۇر سۆزى كېلىپ چىقىشى، يەنى ئېتىمولوگىيەسى ھەققىدە تۈرلى فىكىرلەر بار. بىز بۇ فىكىرلەر ھەققىدە توختاپ ئۆتمەيمىز. ئەمما بىزنىڭ تەتقىقاتلىرىمىز نەتىجىسىدە شۇنداق خۇلاسىگە كەلدۇقكى، ئۇيغۇر سۆزى ئۇي ئوغۇز، يەنى ئۇيۇشقان ئوغۇزلار دېگەن سۆزنىڭ قىسقارتىلغان شەكلى. قەدىمكى تۈركىي تىلدا ز، رگە ئايلىنىشلار ئاددىي بىر مەسىلە بولغان شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ئۇي ئوغۇز ئاخىرىدىكى ز ھەرپى رگە ئايلانغاندىن كېيىن ر دەپ تەلەپپۇز قىلىنسا ئوغۇز سۆزى ئۇيغۇر بولىدۇ ئۇي ئوغۇر كېيىن ئۇيغۇر قىسقارتىلغان شەكلى ئۇيغۇر بولۇپ كەتكەن مەسىلەن، ئۇيغۇر خاقانلىقى دەۋرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ تەركىبىدە ئوتتۇز قەبىلە بولغان. شۇ جۈملىدىن قارلۇقلار، چىگىل، سىرتاردۇش، يەنە بىر قانچە باشقا تۈركىي قەبىلىلەر. بۇ قەبىلىلەرنىڭ بىرىنچى بىرىكمىسىنى خىتاي مەنبەلىرىدە توققۇز تېلى دەپمۇ ئاتايدۇ، توققۇز ئوغۇز دەپمۇ ئاتايدۇ، توققۇز ئۇيغۇر دەپمۇ ئاتايدۇ. كېيىن بۇلارغا باشقىلار قوشۇلۇپ قوشۇلۇپ ھەممىسى ئوتتۇزدىن ئاشقان. بۇ بىزنىڭ ئەسەرلىرىمىزدە ئالاھىدە بۇ ھەقتە بىر ھەم بۇ ئېروگلىفلار بىلەن يېزىلىشى ئۇلارنىڭ زامانىۋى ئوقۇلۇشى قەدىمكى ئوقۇلۇشى ھەممىسى بېرىلگەن.
ئەمدى يۇقىرىدا سىز بۇ ئۇيغۇر سۆزى بىلەن ئوغۇز سۆزىنى بىر دەپ قارىدىڭىز. ئوغۇز سۆزى بىلەن ئۇيغۇر سۆزىنى بىرلەشتۈرۈپ قارىشىڭىز قارش سىزنىڭ ئەمدى يۇقىرىقى چۈشەندۈرۈشىڭىز بويىچە ئۇيغۇر سۆزى بىلەن ئوغۇز سۆزىنى بىرلەشتۈرۈپ قارىغاندا ئۇيغۇر دېگەن سۆزنىڭ ئەسلىسى ئوغۇز بولۇشى كېرەك ئىكەن ئۇنداقتا مۇشۇ ئوغۇز سۆزىگە بىۋاسىتە باغلىنىدىغان قەدىمكى بىر قەبىلە قايسى؟ قايسى قەبىلىنى مۇشۇ بىۋاسىتە قەدىمكى ئوغۇز سۆزى بىلەن باغلاپ چۈشىنىش مۇمكىن؟ ئەمدى بۇنىڭ ناھايىتى كۆپ ئىسپاتىنى كەلتۈرۈش مۇمكىن. خىتاي مەنبەلىرىنىڭ ئۆزىدە كۆرسىتىشىچە مىلادىدىن ئالدىنقى بىر يۈز يەتمىش ئالتە بىر يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىللىرى يۆجى دەپ ھازىرقى زامان خىتاي تىلىدا يۆجي دەپ ئاتالغان دەۋلەت ۋە ئۇنىڭ ئاھالىسى نازارەت قىلغان جاي شەرقىي تۈركىستان ۋە ھازىرقى خېشي كارىدورى يولىگى ۋە ئوردوس شۇ جايلارنى نازارەت قىلغان ۋە بۇ دەۋلەت خانلىك دېسەكمۇ بولىدۇ پادىشاھلىق دېسەكمۇ بولىدۇ بۇلار يەتتە ئەسىر داۋامىدا تا ھونلار كۈچىيىپ بۇلارنى ھاكىمىيەتتىن ئاغدۇرۇلغىنىچە، ئاغدۇرغىنىچە، بۇلار دېمەك ناھايتى چوڭ ھۇدۇتتا فائالىيەت كۆرسەتكەن ۋە شۇ ھۇدۇتتىكى قەبىلىلەرنى نازارەت قىلىپ تۇرغان. تەتقىقاتلىرىمىز نەتىجىسىدە مەلۇم بولدىكى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئوق ئىلدىزى بۇ ئوغۇزلار. ئوغۇزلار بۇلارنىڭ ياشىغان جايلىرى ھازىرقى شەرقىي تەڭرىتاغ يايلاۋلىرى يەنى ئۈرۈمچى ھازىرقى ئۈرۈمچى ئەتراپىدىكى يايلاۋلار ۋە باركۆل ئەتراپىدىكى يايلاۋلار شۇ ئارىلىقتا ياشىغان ئات بېقىش بىلەن شۇغۇللانغان قەبىلىلەر يەنى بۇ يۆجې دېگەندە بىر ئۇرۇق ياكى بىر قەبىلىنى كۆزدە تۇتۇش كېرەك ئەمەس بۇ كۆپ قەبىلىلەردىن ئىبارەت بولغان بىر قەبىلە گۇرۇھىنى كۆزدە تۇتۇش كېرەك يەنى بۇ خىتاينىڭ بۈگۈنكى تىلىدا ھازىرقى زامان خىتاي تىلىدىكى بۇ قەدىمكى قەبىلىلەرنىڭ ئوقۇلۇشى بىلەن ئەمەلىيەتتە شۇ ۋاقىتلاردا يەنى مىلادىنىڭ ئالدىنقى ئەسىرلىرىدە ۋە كېيىنكى مۇشۇ دەۋرلەر ھەتتا ئوتتۇرا ئەسىرلەردىكى خىتايلارنىڭ تىللىرىدىكى ئوقۇلۇشىدا پەرق بولۇشى كېرەك. شۇنداق دەپ قارامسىز؟
يۆجي سۆزى قەدىمكى ئوقۇلۇشتا خىتاي مەنبەلىرىدە كەلتۈرۈلىدىغان ئىزاھلارغا قارىغاندا ئۇ بىرلەمچى مەنبەنىڭ مەتىن ئارىسىدا ئىزاھلار كەلتۈرۈلىدۇ. مانا شۇ ئىزاھلارغا قارىغاندا يۆجي ئاتىمىسى قەدىمدە رودزىيە، رودزىيە، مودزىيە دەپ ئوقۇلغان. بۇ يۆجې ئاتىمىسى قاچان مۇئامىلىگە كىرىتىلگەن؟ دېگەن ساۋالمۇ تۇرىدۇ. يۆجې ئاتىمىسى مىلادتىن ئالدىنقى ئۈچىنچى ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلاپ مۇئامىلىگە كىرىتىلگەن.

بۇ يۆجي ئاتىمىسىنى يېزىش ئۈچۈن خىتايلار يەنە باشقا ئېروگلىفلارنى ئىشلەتكەن. بۇ ئېروگلىفلارنىڭ قەدىمكى ئوقۇلۇشىغا ئېتىبار بەرسەك، ئاساسەن بۇ ئېروگلىفلار نگۇزيې دېگەن تەلەف، دەپ تەلەففۇز ئېتىلگەن ئېروگلىفلار ئىكەن. لېكىن بۇ ئېروگلىفلارنىڭ زامانىۋى ئوقۇلۇشىغا ئېتىبار بېرىلسە، ئومۇمەن ئوغۇز سۆزىگە زامانىۋى تەلەپپۇزى يېقىن كەلمەيدۇ. ھازىرغىچە بولغان تەرجىمىلەردە، تەتقىقاتلاردا شۇ ئېروگلىفلارنىڭ قەدىمكى ئوقۇلۇشىغا ئېتىبار بېرىلمىگەنلىكى تۈپەيلىك بۇ ئاتىما يۆجى ئاتىمىسى تارىخىي ئەسەرلەرگە تەرجىمە خىتايچىدىن رۇس تىلىگە قىلىنغان تەرجىمىلەرگە ياكى ياۋروپا تىللىرىغا قىلىنغان تەرجىمىلەرگە كىرىپ كەتكەن شۇ تەرجىمىلەر ئارقىلىق ئالىملارنىڭ ئەسەرلىرىگىمۇ كىرىپ كەتكەن بۇلارنى مەسىلەن ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەدەبىياتلاردا ياۋچى دەيدۇ بۇمۇ دېمەك ياۋچى دېگىنى ئۇنچە توغرا كەلمەيدۇ ئوغۇز سۆزىگە يېقىن كەلمەيدۇ بۇ ئەمدى سىز خىتاي تارىخى مەنبەلىرىنى ياخشى تەتقىق قىلدىڭىز بىر ئۆمۈر شۇ تەتقىقات بىلەن شۇغۇللاندىڭىز خىتاي تىلىنىمۇ ناھايتى چوڭقۇر ياخشى بىلىسىز سىزنىڭ ئۆزىڭىزنىڭ چۈشىنىشىڭىزچە سىزنىڭ مۇشۇ يۆجىلارنى ئوغۇز دەپ ئاتىشىڭىز ۋە ئۇلارنى ئۇيغۇرلارنىڭ بىۋاسىتە ئېتنىك يىلتىزى دەپ قارىشىڭىزدىكى ئاساس پاكىتلىرىڭىز قانداق؟
ھازىر ئەپسۇس ئېكراندا بولغاندا مەن ھەممە ئېروگلىفلارنى كۆرسىتىشىم مۇمكىن ئىدى ئۇنى ھازىر كۆرسىتىشنىڭ ئىلاجى يوق لېكىن بۇ ئېروگلىفلارنىڭ ئوقۇلۇشى قەدىمكى ئوقۇلۇشى ئوغۇزيە دېگەن سۆزنىڭ خىتايچە تەلەپپۇزى ئىكەنلىكى ئېنىقلاندى. يۆجى قەدىمكى ئوقۇلۇشتا باشقا ئىېروگلىفلار بىلەن يېزىلغان ڭۇزيە، يەنى ئوغۇزيە، بۇ دەۋلەت نامى ئىكەن، لېكىن بۇ دەۋلەتنىڭ نامى ئىككى سۆزدىن تەشكىل تاپقان، بىرسى ئالدىنقىسى ئوغۇز، ئىككىنچى سۆز يە، يەر، زەمىن، ئوغۇزلار ياشايدىغان يۇرت ئوغۇزلار ياشايدىغان زەمىن. مانا بۇ سۆزنىڭ ئېتىمولوگىيەسىدىن كېلىپ چىقىپ بىز دېمەك ھە بۇ يۆجى دېگەن سۆز يەنى ئالدىن بۇرۇن باشقا ئېروگلىفلار بىلەن يېزىلغان سۆز شۇ ئوغۇزلار يۇرتى ئوغۇزلار ماكانى ئوغۇزلار ياشىغان زەمىن دېگەن سۆز ئىكەن. دېمەك، بۇنىڭ ئاساسىدا ئېتنونىم سۈپىتىدە يۆجى، نېمە، ئوغۇز تۇرۇپتۇ. ھېلىقى ئۇلارنىڭ ياشىغان يېرى، دېمەك، جاي، يەر، يۇرت دېگەن سۆزنى ئىپادىلىغان يەر سۆزى تۇرۇپتۇ. لېكىن خىتاي تىلى شۇنداق تىلكى، ئۇ ئېروگلىفلار ئىشلىتىلگەندىن كېيىن ئۇيغۇر تىلىدا باشقا تۈركىي تىللاردا سۆزلەرنى ئاخىرىغا قوشۇمچە قوشۇپلا شەكىللەندۈرۈپ ئېنىق ئىپادىلەش مۇمكىن سۆزلەرنى لېكىن خىتايچىدا ئۇنداق قىلىپ بولمايدۇ مەنىسى ئۇ سۆزنى يېزىشتا خىتايلار بەزەن ياخشى مەناغا ئىگە بولغان ئېروگلىف ئىشلەتكەن بەزەن يامان مەناغا ئىگە بولغان ئېروگلىفلارنى ئىشلەتكەن مانا شۇنىڭدىن فەرق قېلىشى مۇمكىن. ئاشۇ يۆجىدىن مىلادتىن ئالدىنقى ئۈچىنچى ئەسىردىن ئالدىن ئىشلىتىلگەن ئېروگلىفلارنىڭ ئارىسىدا ئىشلىتىلگەن ئېروگلىفلارنىڭ ئىچىدە مايمۇننى ئىفادىلىغان ئېروگلىف ھەم ئىشلىتىلگەن. ئەندى خۇلاس بۇ قايسى ئېروگلىفنى ئىشلىتىلگەنلىكىدىن قەتئىينەزەر خىتايلار شۇ ئوغۇزىيە سۆزىنى خىتايچە ئېروگلىف بىلەن ئىككى ئېروگلىف بىلەن يېزىپ قالدۇرۇشقا ھەرىكەت قىلغان. ئەندى يۆجىلەرگە ئائىت، ئەندى چۈشىنەرلىك بولسۇن دەپ مەن ھازىرقى زامان تەلەپپۇزىنى ئېيتىۋاتىمەن.
ئانداقتا سىزنىڭ مۇشۇ يەكۈنىڭىز بويىچە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەجدادلىرى بولغان يۆجىلار يەنى ئوغۇزلار ئەشۇ قەدىمكى تارىم ۋادىسى، كۆنچى دەريا ۋادىلىرىدا يىراق قەدىمكى دەۋرلەردە ياشىغان شۇ ئىنسانلار بىلەن بىۋاسىتە باغلىنىشلىقمۇ؟ مانا شۇ ئاساستا ئويلايمەنكى، شۇ تەكلىماكان چۆلى ئەتراپىدا، كۆنچى دەرياسى ئەتراپىدا ياشىغان ئادەملەر بۇ چۆلنىڭ دائىرىسى كەڭەيگەندىن كېيىن، قۇرۇقلۇق ناھايىتى، ھاۋانىڭ قۇرۇقلۇقى ئېشىپ كەتكەندىن كېيىن بۇلار سالقىن جايلارغا جايلارغا يەنى تاغلارغا دالىلارغا كۆچكەن بولۇشى مۇمكىن كۆنچى دەرياسىغا ئەڭ يېقىن بولغان جاي قايەر دەپ قارايدىغان بولساق يەنى شەرقىي تەڭرىتاغنىڭ شۇ ئۈرۈمچى ئەتراپىدىكى جايلاردىن تا باركۆلگىچە بولغان جايلاردىكى يايلاق جايلار سالقىن تاغلىق جايلار شۇ بولۇشى مۇمكىن ئەڭ يېقىن بولغان تارىخىي مەنبەلەرنى، بولۇپمۇ سىما چيەننىڭ ئەسەرى تارىخىي خاتىرىلەر ۋە بەنگۇنىڭ ئەسەرى خەنشۇنىڭ مەتىنلىرىنى بىر بىرىگە سېلىشتۇرۇپ كۆردۇك. شۇ يۆجىلەر تىلگە ئېلىنىدىغان جايلىرىنى، يۆجىلەرنى يەنى ئوغۇزلارنىڭ ئۇزاق ئۆتمۈشتىكى كېلىپ چىقىشى شۇ تەكلىماكان چۆلىدىن تېپىلغان جەسەتلەرگە بېرىپ تاقىلىدۇ دېگەن ھازىر پىكىرگە كەپ تۇرۇپمىز ئەندى ئەلبەتتە بۇنى شۇ ھېلى ئېيتقىنىمدەك دنك سىنى ئېنىقلىغاندىن كېيىن يەنە مەلۇم بولىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشى ئېتنىك مەنبەسى ۋە ئېتنىك مەنبەگە باشقا قەبىلىلەرنىڭ قوشۇلۇپ كېڭىيىش تەرەققىيات تارىخى جەريانى پۈتۈنلەي ئاشۇ ئۇيغۇر ئېلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك يەنى ئۇيغۇر ئۇيغۇر بىلەن كېيىنكى ۋاقىتلاردىكى ۋە ئەڭ قەدىمكى بولغان بۇ ئوغۇز ئاتالغۇسى ئىككىسى بىر ئۇقۇم دېمەكچىمۇسىز؟ يەكۈنىڭىز شۇنداقمۇ؟ ئېنىق ئېيتالايمىزكى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەزەلىي ئەڭ قەدىمىي ئېتنىك مەنبەيى شۇ ئوغۇزلارغا بېرىپ تاقىلىدۇ. قاغان كېيىنكى ئۇيغۇرلار تەركىبىدىكى قەبىلىلەر كېيىنرەك تارىخىي سەھنىگە كىرىپ كەلگەن قەبىلە. خىتاي مەنبەلىرىدە يەنە ئوغۇزلار كېيىن ئۇيغۇر دەپ ئاتالدى، يەنى خىتايچە، مەسىلەن، يۆەنخې، ۋېيخې دېگەن ئېروگلىفلار بىلەن يېزىلغان ئۇيغۇرلار شۇ ئىلگىرى ئوغۇز دېيىلگەن كېيىن ئۇيغۇر دەپ ئاتالدى دېگەن كۆرسەتمىلەر بار. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ئوق يىلتىزى ئوغۇزلار بۇلار شەرقىي تۈركىستاندا يەنى ئېنىقراغى شەرقىي تەڭرىتاغ يايلاۋلىرىدا ياشىغان ئات بېقىشقا ماسلاشقان ئېتنىك گۇرۇھلار قەبىلىلەر بۇلار مىلاد مىلادتىن ئالدىنقى بىرىنچى مىڭژىللىكنىڭ باشلىرىدا پادىشاھلىق تەشكىل قىلغان نازارەت دائىرىسىگە ھازىرقى شەرقىي تۈركىستان خېشي كارىدورى دونخۇاڭ ھەتتا ئوردوس ھەم كىرگەن ھۆرمەتلىك دوستلار يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار خەير خوش بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى

You've been listening to Radio Free Asia.